ລັດ Tasmania ປະເທດອົດສະຕາລີ ອາດຂາດເຂີນໝານຳທາງຄົນຕາບອດ Guide Dog ອົງການຈັດຕັ້ງໝາສຳລັບຄົນຕາບອດ ຄື Guide Dog Tasmania ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍທີ່ Tasmania ອາດຈະຂາດເຂີນໝາຄົນຕາບອດໃນປະມານ 2 ປີຂ້າງໜ້ານີ້. ສະຖານະພາບນີ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນມີການປິດຊາຍແດນຕ່າງໆ ຍ້ອນໂຄວິດ-19. Guide Dog Tasmania ມີຄວາມຍາກຊາທີ່ຈະນຳເອົາໝານ້ອຍບິນໄປຍັງ Tasmania ເພື່ອການຝຶກແອບເປັນໝາ Guide Dog. ຕໍ່ແຕ່ມີວິກິດໂຄວິດ-19 ເກີດຂຶ້ນມາແຕ່ຕົ້ນໆພຸ້ນ ມີການກ່າວຫາ ແລະ ເວົ້າວ່າຕ່າງໆວ່າ ໂຄວິດ-19 ຖືກຜະລິດສ້າງຂຶ້ນໂດຍພັກຄອມມູນິດ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລ້ວຄວບຄຸມໄວ້ບໍ່ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ມັນລາມໄປຕິ ດແປດກັນຄົນຕໍ່ຄົນໃນທົ່ວໂລກນີ້. ຜູ້ໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ຊີ້ແຈງຄ້າຍໆຄຶງຄຽງນັ້ນ ແມ່ນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ Donald Trump. ໃນເວລານີ້ Guide Dog Tasmania ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍທີ່ຈະມີການຂາດເຂີນໝານຳທາງຄົນຕາບອດໃນອະນາຄົດ. Kim Ryan ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ຂອງ Guide Dog Tasmania ເວົ້າວ່າ

ຕໍ່ແຕ່ມີໂຄວິດ-19 ຂຶ້ນມາ. Guide Dog Tasmania ເວົ້າວ່າ ຕົນຄາດຄະເນວ່າຈະຂາດເຂີນໝາທີ່ຖືກຝຶກຫັດແລ້ວ ໃນສອງປີຂ້າງໜ້າ ຍ້ອນວ່າມີໝານ້ອຍຈຳກັດທີ່ສາມາດບິນເຂົ້າໄປ Tasmania ເພື່ອການຝຶກຫັດຕ່າງໆ

ເພື່ອຄ້ຳຈູນໂຄງການທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ນັ້ນຕ້ອງທະວີຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ຍ້ອນວ່າຄົນ Tasmania ຕ້ອງການໝາຄົນຕາບອດ. ເຖິງດຽວນີ້ມີໝານ້ອຍ 6 ໂຕທີ່ຈະບິນມາ ແລະ ພວກທ່ານຢູ່ໃນທ້າຍເດືອນຕຸລາແລ້ວ. ດ້ວຍນີ້ມັນເປັນການແລ່ນໄລ່ຕາມຫຼັງແດ່ສຳລັບຕົວເລກນັ້ນ. ທ່ານ Ryan ເວົ້າວ່າ ໝານ້ອຍທີ່ມີຊື່ວ່າ Dudley ນັ້ນຈະເລີ່ມການຝຶກຫັດໃນໄວໆນີ້

ໄດ້ຮັບໝາກາຍດອກໂຕແລກຂອງລາວ ເມື່ອດົນນານຫຼາຍກວ່າ 40 ປີກ່ອນນີ້ ເມື່ອຍານາງຍັງເປັນເດັກຍິງຢູ່ໃນຊົນນະບົດລັດວິກຕໍເຣຍ ຍານາງຍ້າຍໄປຢູ່ຕັສເມເນຍເມື່ອ 3 ປີກ່ອນນີ້ ແລະເປັນຜູ້ໄດ້ໝາໂຕໜຶ່ງ ທີ່ມີຊື່ວ່າເດເຣັກ ທີ່ຫາກໍຮຽນຈົບການເປັນໝາກາຍດອກ ສຳລັບຍານາງແພຕິເສັນແລ້ວ ການໄດ້ໝາກາຍດອກນັ້ນມີຄວາມໝາຍກວ່າເປັນພຽງແຕ່ຜູ້ນຳທາງຊື່ ຊື່ ຍານາງຊີ້ແຈງວ່າ Independence, freedom, the ability to fit into a community ມັນແມ່ນອິດ ສະຫຼະພາບ ເສລີພາບ ຄວາມສາມາດເພື່ອເຊື່ອມເຂົ້າກັບຊຸມຊົນ ວິກິດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ມີການລົບກວນກວ່າພຽງແຕ່ມີການຂາດເຂີນໝາກາຍດອກສຳລັບອະນາຄົດເທົ່ານັ້ນ ໂຄງການການຝຶກຫັດໝາກາຍດ ອກ 2020 ຕ້ອງຖືກຮື້ ເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບກົດເກນຂອງຄວາຣັນຕີນ ຄືກົດເກນການຄວບຄຸມພະຍາດ ແມັກກີ ແລະຄຣິສ ຝຶກຫັດໝານ້ອຍກາຍດອກ ເປັນເວລາຫຼາຍຟ້າຫຼາຍປີມາແລ້ວ ເວົ້າວ່າ A lot of Zoom camera Zoom, Zoom meetings and things we did more at home instead of with a group. ມີກອງປະຊຸມໂດຍທາງ Zoom ມາກມາຍ ແລະສິ່ງທີ່ພວກຕົນກະທຳຢູ່ບ້ານ ແທນທີ່ຈະກະທຳເປັນຄະນະ Kim Ryan ເວົ້າວ່າ

ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ